ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ກ່ຽວກັບຂ່າວ ຂ່າວສຳລັບພາ ລາຍການພາສາລາວໃນມື້ນີ້ນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງ ຫຼືວ່າຖ່າຍທອດໃຫ້ຊາບແດ່ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າມັນມີພາຍຸທີ່ວ່າກະແທກໃສ່ລາວກັບໄ ທນີ້ນະ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຫຼາຍຫົນແຫ່ງ ແລ້ວກໍເສຍຫາຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ສະບາຍດີທ່ານຄຳເດັກເນາະ ເລື່ອງຂອງຜົນກະທົບຈາກພາຍຸໂຊນຮ້ອນໂພດຸນ ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຫຼາຍພື້ນ ທີ່ທັງໄທທັງລາວເນາະ ໂດຍພາຍຸໂຊນຮ້ອນໂພດຸນບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ້ ໄດ້ເຄື່ອນໂຕຂຶ້ນຝັ່ງປະເທດຫວຽດນາມຕອນເທິງ ແລະ ຕອນເວລາ 4 ໂມງຂອງວັນທີ 29 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ພາຍຸນີ້ກະມີສູນກາງ ຢູ່ປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ກະໄດ້ເຄື່ອນໂຕທິດ ຕາເວັນຕົກ ລະກະໄດ້ອ່ອນກຳລັງລົງເປັນພາຍຸດີເປຣສຊັນ ແລະ ເຄື່ອນຕົວເຂົ້າສູ່ພາກອີສານຕອນເທິງຂອງປະເທດໄທເມື່ອວານນີ້ເນາະ ແຖວມຸກດາຫານ ນ ະຄອນພະນົມ ກະເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນພາກອີສານຕອນເທິງມີຝົນຕົກໜັກກັບມີລົມແຮງຫຼາຍຈັງຫວັດ ເຊັ່ນວ່າ ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ໄຊຍະພູມ ເລີຍ ໜອງບົວລຳພູ ອຸດອນທານີ ແຕ່ວ່າຫຼາຍຈັງຫວັດເນາະ ແຕ່ວ່າຫຼາຍພື້ ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ ຂອງປະເທດໄທ ກະຄືຈັງຫວັດຮ້ອຍເອັດເນາະ ລະກະສະກົນນະຄອນ ນອກຈາກນັ້ນກະມີນ້ຳຖ້ວມຂັງ ອ່າ ລະກະມີ ອ່າ ພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍຕາມອຳເພີຕ່າ ງໆຂອງແຕ່ລະຈັງຫວັດເປັນບໍລິເວນກວ້າງເນາະ ນອກຈາກຫຼາຍຈັງຫວັດຂອງປະເທດໄທທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸໂພດຸນເທື່ອນີ້ ອ່າ ຈາກການລາຍງານກະເຮັດໃຫ້ຊາບວ່າ ປະເທດ ສປປ ລາວ ຫຼາຍພື້ ນທີ່ກະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຝົນຕົກໜັກນ້ຳຖ້ວມເຊັ່ນກັນ ກະຄືແຖວແຂວງຄຳມ່ວນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລະກະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຕົ້ນເນາະ ອັນນີ້ກະຄືຄວາມເສຍຫາຍຂອງຝັ່ງລ າວ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມແຕ່ເນາະ ນ້ຳທີ່ຖ້ວມເທື່ອນີ້ກະເກີດຈາກຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກແມ່ນ້ຳຂອງລົ້ນຝັ່ງແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ກະສາມາດລະບາຍລົງແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ ເພາະວ່ານ້ຳທີ່ຖ້ ວມກະໄຫຼລົງລຳນ້ຳສາຂາຂອງແມ່ນ້ຳໂຂງໄດ້ຂ້ອນຂ້າງສະດວກ ເພາະວ່າລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງພາກລວມຕອນນີ້ ກະຢູ່ລະດັບ ຕ່ຳກວ່າລຳຫ້ວຍ ລະກະການລະບາຍນ້ຳກະເປັນໄປດ້ວຍຄວາມສະດວກ ລວດເລັວພໍສົມຄວນຢູ່ ແຕ່ກະຊິມີບັນຫາໃນຈັງຫວັດທີ່ຢູ່ຕອນໃນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕິດຊາຍແດນເນາະ ກະຄືແຖວປະເທດໄທ ກະແຖວ ອ່າ ສະກົນນະຄອນ ຮ້ອຍເອັດ ທີ່ເປັນຂ່າວກັນ ນ້ຳປ່າໄຫຼເຂົ້າມາ ໂຮງຮຽນກະຕ້ອງປິ ດກະທັນຫັນ ເຈຊົນໜີນ້ຳຂຶ້ນກະບໍ່ທັນກະມີຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະເປັນຈັ່ງຊັ້ນລະ ເພາະວ່າຝົນຕົກໜັກວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນຜິດປົກກະຕິນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ອ່າ ບ້ານ ອ່າ ນາພ້າວ ເມືອງໄກສອນ ສະຫວັນນ ະເຂດ ລະກະແຖວໆນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊັ່ນວ່າ ຫົວຊ້າງ ລະກະຫຼາຍເຂດແດນ ລະກະໂຕເມືອງວຽງຈັນເອງ ແລ້ວກະຕະຫຼອດເຖິງວ່າ ຂອນແກ່ນ ຮ້ອຍເອັດຫັ້ນຊີ້ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ ເຂົາເຈົ້າຖ່າຍ ທອດ ປະຊາຊົນຖ່າຍທອດອອກມາ ໂດຍໂທລະສັບມືຖືຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ຮ້ອຍເອັດ ຢູ່ຖະໜົນໃຫຍ່ຫັ້ນນະ ນ້ຳມັນພຽງແອວພີ້ໃດ໋ ອັນນະ ລົດຈັກນີ້ ແປວ່າຖ້ວມໝົດລະ ຢູ່ວຽງຈັນນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ຢູ່ຫົວສ້າງຊີ້ ມັນກະ ຢູ່ສູງເຕີບ ມັນກໍຖ້ວມ ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ຮ້າຍແຮງດອກ ແຕ່ວ່າມັນກໍຖ້ວມ ຖ້ວມບ້ານຖ້ວມເມືອງ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເນາະ ເພາະວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກໍມີຄວາມລຳບາກໃນການຫາຢູ່ຫາກິນຢູ່ແລ້ວ ນ້ຳ ຊື່ວ່າມາເພີ່ມຄວາມລຳບາກອີກ ແລ້ວເມືອງໄກສອນຊີ້ກໍຖ້ວມ ເອີ ໜ້າເພົາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກໍຖ້ວມນີ້ນະ ແລ້ວຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນວ່າແມ່ນຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ແຕ່ວ່າມີຜູ້ໜຶ່ງ ອັນ ຖ່າຍທອດອອກ YouTube ນີ້ວ່າ ແມ່ນ ແມ່ນຍ້ ອນທາງທີ່ວ່າມາເຮັດທາງລົດໄຟ ເພາະວ່າບ່ອນແຖວໆບ້ານອີໄລ ແຖວໃດກໍບໍ່ຮູ້ລະ ໃກ້ໆຫັ້ນແຫຼະ ທີ່ວ່າແຕ່ກ່ອນຕະກີ້ມັນບໍ່ມີທາງລົດໄຟຫັ້ນກະແປວ່າ ນ້ຳບໍ່ຖ້ວມຈັກເທື່ອ ເຖິງແມ່ນວ່າຝົນຊິຕົກໜັກຕົກໜາປານ ໃດກໍເຮັດນາໄດ້ຢູ່ ເທື່ອນີ້ນີ້ຖ້ວມລຽບວ່າຊັ້ນ ກະ ກໍຍ້ອນວ່າເຮັດທາງລົດໄຟນີ້ ຄັນຄອກຄັນຄູຕ່າງໆຫັ້ນລະ ບາດນີ້ເຮົາມາມອງເບິ່ງທີ່ວ່ານ້ຳຖ້ວມ ບໍ່ວ່າປະເທດໄທ ປະເທດລາວນີ້ນະ ມັນກໍຖ້ວມມາແຕ່ໃດພຸ້ນ ແ ຕ່ວ່າ ເທື່ອນີ້ມັນຜິດປົກກະຕິ ມັນຢາກຮ້າຍແຮງ ກໍຫຼາຍຄົນກໍວ່າ ອ້າງວ່າຝົນຕົກຊີ້ ແລ້ວປະຊາຊົນນັ້ນໄດ້ມອງເບິ່ງທີ່ວ່າ ນ້ຳມັນລະບາຍບໍ່ທັນບໍ ເຊັ່ນວ່າ ຮ່ອງໃຫຍ່ຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ໃຫຍ່ສຳລັບເທື່ອນີ້ນີ້ນະ ແປວ່ານ້ຳມັນ ໄຫຼອອກບໍ່ທັນ ລະມັນ ມັນຖ້ວມ ບໍ່ແມ່ນນ້ຳຫ້ວຍນ້ຳຮ່ອງຂຶ້ນມາຖ້ວມ ແມ່ນນ້ຳຝົນໄຫຼບໍ່ທັນ ຖ້ວມນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ປະຊາຊົນຂະເຈົ້າວ່າແນວໃດເນາະ

ອືມ ມັນກໍມີບັນຫາ ມັນ ມັນ ມັນກໍມີບັນຫາຢູ່ ຍົກຕົວຢ່າງບາງກອກຊີ້ລະ ຖ້ວມຕະພຶດຕະພື ເພາະວ່າມັນເປັນບຶງຢູ່ແລ້ວ ລະກະຄົນລ່ຳຄົນລວຍກໍຖົມທີ່ດິນເພິ່ນ ປຸກເຮືອນປຸກຊານ ບັດນີ້ຖົມແຕ່ລະເທື່ອ ນ້ຳແຕ່ລະຢອດ ທີ່ວ່າມັນຄ້າງຢູ່ຫັ້ນ ມັນກໍໄຫຼໄປບ່ອນໃໝ່ ມັນກໍເລີຍວ່າໄປຖ້ວມບ່ອນໃໝ່ ຢູ່ວຽງຈັນກໍຄືກັນນັ້ນລະ ຍົກຕົວຢ່າງບຶງທາດຫຼວງເນາະ ເກັບນ້ຳຈັກກີ່ເມກາລິເຕີວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ແລ້ວມາຖົມເຮັດເປັນໂຄກເປັນນັ້ນ ຂຶ້ນ ລະນ້ຳທີ່ວ່າເຄີຍຄ້າງຢູ່ບຶງ ບຶງທາດຫຼວງ ຄັນວ່າຝົນຕົກໜັກຈັ່ງຊີ້ ໜອງບອນຈັ່ງຊີ້ ຫຼືວ່າຂົວດິນຊີ້ ດົງປ່າລານຊີ້ ຈັກມັນຊິໄຫຼໄປໃສ ແມ່ນຢູ່ມີຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ແຕ່ວ່າມັນໄຫຼບໍ່ທັນ ມັນກໍຕ້ອງຖ້ວມລະ ຢູ່ໜອງຄາຍ ຢູ່ ບ່ອນໃດກໍຄືກັນ ແລ້ວຮວດນີ້ຢູ່ໜອງຄາຍຖ້ວມບໍ່ເນາະ ໜອງຄາຍກໍຖ້ວມຫຼາຍ ຫຼາຍພື້ນທີ່ເນາະ ຈັ່ງວ່າຂ່າວທີ່ອອກມາ ໃນຈັ່ງແຖວຖະໜົນມິດຕະພາບເນາະ ຈາກ

ອື ກະແປວ່າມີບັນຫາໜັກລະ ຝັ່ງລາວຝັ່ງໄທ ເພາະວ່າບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັນ ຖ້ວມໜອງຄາຍ ມັນກໍຖ້ວມທ່າເດື່ອ ທ່ານາແລ້ງ ວຽງຈັນຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍມີບັນຫາເໝິດລະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງນ້ຳນີ້ ປະເທດເຮົານີ້ແມ່ນ ແມ່ນປ ະເທດຝົນ ມັນ ມັນ ມັນຄວນແກ້ໄຂ ອັນ ຕະຄອງນ້ຳລະບາຍນ້ຳນີ້ໃຫ້ ໃຫ້ດີກວ່ານີ້ ເພື່ອວ່າຊິບໍ່ໃຫ້ຖ້ວມຊັ້ນນະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢາກຂໍປະເລື່ອງນີ້ໄວ້ຊ່ຳນີ້ ລະກໍຖືກັນວ່າມັນຊິຖ້ວມອີກຢູ່ດອກ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ມີເລື່ອງໜຶ່ງຢ າກຊາບນີ້ ແມ່ນວ່າມຸກດາຫານຊຸກຍູ້

ຈຸດໃຫຍ່ຂະເຈົ້າແນໃສ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນພຸ້ນ ເອີ ແຕ່ກ່ອນ ຫຼືວ່າດຽວນີ້ນີ້ ແປວ່າ ຄັນວ່າເອົາສິນຄ້າຈາກປະເທດໄທນີ້ກໍແປວ່າລົງເຮືອ ລະກໍແລ່ນອ້ອມໄປບັກໄກໆທະເລຫັ້ນ ຈັ່ງຊິໄປຮອດຍີ່ປຸ່ນ ຄັນວ່າເອົາໃສ່ລົດຢູ່ ບາງກອກປຶບຊິ ແລ່ນຂຶ້ນຮອດ ເອີ ມຸກດາຫານ ສະຫວັນນະເຂດປັບຊິ ມັນກໍບຶດດຽວມັນກໍຮອດດານັງ ລະກໍລົງກຳປັ່ນໄປ ມັນກໍຕັດເວລາຫຼາຍເຕີບ ລະກໍປະຢັດນ້ຳມູກນ້ຳມັນ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງລະ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບ ການທ່ອງທ່ຽວເດນະ

ທາງຈີນນີ້ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງວ່າມາຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ວ່າຂະຫຍາຍໄປ ອັນນ່າ ພາກກາງ ຫຼືວ່າເທິງໆແດ່ຂອງປະເທດຫວຽດນາມນີ້ນະ ນອກຈາກທີ່ວ່າແມ່ນ ອັນນ່າ ເຮັດຂົວອີກທີ່ປາກຊັນ ຫຼືວ່າຂົວທີ່ມີ ແລ້ວ ນະຄອນພະນົມ ແລະກະມຸກດາຫານນີ້ນະ ຫຼຸດມຸກດາຫານໄປນີ້ ຊິຊິມີໂຄງການສ້າງ ສະພານອັນໃດຂ້າມລາວ ເພື່ອວ່າຈ້ອງຕາໃສ່ປະເທດຫວຽດນາມມີບໍ່ ທ່ານຊາບບໍ່ ກະມີ ກະມີແຕ່ເມືອງປາກຊັນກັບບຶງ ການນີ້ລະ ກະບຶງການປາກຊັນນີ້ ກະເທົ່າທີ່ມີການ ອ່າ ເປັນຂ່າວຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກະວ່າຈະມີການລົງນາມ ຫຼືວ່າ ອ່າ ວາງສີລາເລີກເນາະ ປະມານເດືອນ ເດືອນຕຸລາທີ່ເຖິງນີ້ນະ ແຕ່ແຕ່ແຕ່ວ່າຫຼຸດ ຫຼຸດ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຫຼຸດສະຫວັນນະເຂດໄປນີ້ ບໍ່ບໍ່ບໍ່ບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ຊາບເທື່ອແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ມີ ຍັງບໍ່ມີ ອັນ ໂຄງການທີ 6 ເນາະ ຕອນນີ້ໂຄງການທີ 5 ກຳລັງຊິເລີ່ມ ແລະ ບາດນີ້ຢາກຊາບອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ກໍຄືວ່າໄທລາວເປີ ດເວທີວິຊາການນີ້ນະ ມັນມັນມັນເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບນີ້ນະ ມັນມັນມັນເປັນແນວໃດກໍ ອັນນີ້ນະ ກະຍ້ອນວ່າຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ບັນຫາເລື່ອງຂອງຝຸ່ນລະອອງຂອງປະເທດໄທທີ່ເປັນຂ່າວກັນ ນອກ ນອກເ ໜືອຈາກເລື່ອງອື່ນໆແລ້ວ ຖືວ່າເລື່ອງ ເລື່ອງ ອ່າ PM 2.5 ຄືຄືເລື່ອງຂອງຝຸ່ນເນາະ ໃນເມືອງໃຫຍ່ໆທີ່ມີອຸດສາຫະກຳນີ້ ກະເປັນ ເປັນເລື່ອງເປັນລາວນະ ປະຊາຊົນຕົກອົກຕົກໃຈເນາະ ທີນີ້ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນີ້ເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງໄທຂອງລາວ ຕອນນີ້ກະກຳລັງມີການດຳເນີນການຫຼາຍໝ່ອງເນາະ ກະເລີຍມີການຕົກອົກຕົກໃຈວ່າຊິມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນບໍ່ ກະທາງລາ ວທາງໄທກະໄດ້ປະຊຸມທາງວິຊາການກັນເນາະ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ໄທລາວນະ ກໍໄດ້ເປີດເວທີວິຊາການປະເມີນຜົນ ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບພື້ນທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໂດຍຈັດທີ່ ອ່າ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ໂດຍທ່ານ ຈິນພິພັດ ຊູປັນຍາ ນາຍແພດສາທາລະນະສຸກຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ຈະໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າລ່ວມກອງປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດການລ່ວມມືທາງວິຊາການໄທລາວ ດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສຸຂະພາບໃນພື້ນທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນພະນົມ ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍຜູ້ແທນປະເທດໄທ ນຳໂດຍທ່ານ ດະໄນ ທີວັນດາ ແລະກະທາງຄະນະສາທາປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະນຳໂດຍ ທ່ານ ພະນົມ ພົງມະນີ ເນາະ ໂດຍກອງປະຊຸມຈະມີການບັນຍາຍພິເສດໃນໂອກາດ ແລະກະຄວາມທ້າທາຍຈາກການພັດທະນາພື້ນທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນອະນຸພູມິພາກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລວມ ມີການ ອະທິບາຍເນາະ ລະບົບການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ການບັນຍາຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໃນເຂດເສ ດຖະກິດພິເສດ ການອະທິບາຍສະຖານະການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖານະການສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ເອີ ຄັນຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມັນກະແປວ່າກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງ ທີ່ທີ່ວ່າເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີມົນລະພິ ດຕ່າງໆ ເພື່ອວ່າສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົານີ້ຊິດີຂຶ້ນ ແລະກະໄດ້ມາປະຊຸມຕີລາຄາກັນ ແລະກະພິຈາລະນາ ອາດຈະວາງນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວໄລຍະສັ້ນນີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນ ບາດໃນດ້ານພາກປະຕິບັດແລ້ວ ຕາມ ທີ່ຊາບນີ້ ຫຼືວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເບິ່ງເອງນີ້ ສຳລັບປະເທດໄທ ເຖິງແມ່ນວ່າຊິມີເຈດຕະນາແບບນັ້ນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າພາກປະຕິບັດມັນບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ສ້າງໂລງໄຟຟ້າທີ່ວ່າໃຊ້ຖ່ານ ຫີນ coal ປັ່ນໄຟຟ້າອອກມາ ແລ້ວກໍຢູ່ໃນລາວກໍມີການສ້າງໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ລິກໄນ ຢູ່ທີ່ຫົງສາຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວກໍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດໄທນີ້ ປະຍຸດນີ້ກໍເວົ້າວ່າ ໂລງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ coal ນັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນສະອ າດທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຖ່ານຫີນມາຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍວ່າຊັ້ນ ອັນ ແຕ່ວ່າປະເທດອົດສະເຕເລຍນີ້ ເຂົາຊິບໍ່ຂຸດແລ້ວ ຖ່ານຫີນນັ້ນ ໂລງໄຟຟ້ານີ້ ເຂົາກໍພະຍາຍາມປິດ ໂລງໃດທີ່ວ່າແລ່ນຖ່ານຫີນ coal ນີ້ນະ ເ ພາະວ່າມັນໃຫ້ມົນລະພິດ ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ນະ ໝາຍເຖິງວ່າ ຫຼັກການມັນມີຢູ່ ແຕ່ວ່າໃນດ້ານພາກປະຕິບັດແລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ໃນ ໃນ ໃນດ້ານໃຫຍ່ໆ ຍົກຕົວຢ່າງ ໂລງໄຟ ຟ້າທີ່ຫົງສາ ຖ່ານຫີນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມີພິດມີໄພ ແລ້ວກໍໂລງໄຟຟ້າຂອງປະເທດໄທກຳລັງສ້າງນີ້ ທີ່ວ່າໃຊ້ coal ຈາກປະເທດອົດສະເຕເລຍມາປັ່ນນີ້ນະ ກໍແປວ່າມີພິດມີໄພແນ່ນອນລະ ແລ້ວກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເພິ່ນມານັ່ ງໂຕະເວົ້າວ່າກັນນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນເພື່ອວ່າຊິໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົານີ້ດີຂຶ້ນ ຈາກທີ່ວ່າທຸລະກິດນີ້ ຫຼືວ່າ ເສດຖະກິດນີ້ມັນກ້າວໜ້າໄປ ມັນສ້າງມົນລະພິດນີ້ນະ ພວກເພິ່ນໄດ້ຍົກຍໍບັນຫາໃດເປັນຫຼັກມາເ ວົ້າບໍ່ ອັນນີ້ເພິ່ນກະເວົ້າເຖິງ ເຖິງພາບລວມໂດຍທົ່ວໄປເນາະ ວ່າແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ກ່ອນນີ້ເນາະ ການສ້າງພາກອຸດສາຫະກຳຂຶ້ນມາ ເລື່ອງຂັ້ນຂອງການປ້ອງກັນເລື່ອງຂອງມົນລະພິດທີ່ກະຈາຍອອກມາຈາກໂ ຮງງານກໍແລ້ວແຕ່ນີ້ລະ ເລື່ອງຂອງກົດໝາຍກະຄວບຄຸມກັນບໍ່ ບໍ່ຈິງຈັງເນາະ ຄືຕໍ່ໄປນີ້ ໃນການປະຊຸມເທື່ອນີ້ກະຊິເວົ້າເຖິງສາເຫດຂອງບັນຫາສຸຂະພາບ ບັນຫາຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ

ປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງ ຖ້າເປັນເລື່ອງຂອງນ້ຳກະຕ້ອງປ້ອງກັນເລື່ອງຂອງນ້ຳເສຍທີ່ຈະອອກມາຈາກໂລງງານໃຫ້ໄດ້ 100% ແລ້ວກະຕ້ອງມີລະບົບຕວດສອບຢ່າງ ຢ່າງແໜ້ນໜາ ໂດຍພາກລັດຈະຕ້ອງຄວບຄຸມ ອາ ມີມາດຕະການຄວບຄຸມຢ່າງຊັດເຈນຈັ່ງຊີ້ ເຖິງຈະມີການອະນຸມັດໃຫ້ຜ່ານໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະມີຫຼັກການຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ບໍ່ວ່າໄທ ບໍ່ວ່າລາວ ຫຼືວ່າຫວຽດນາມ ຢູ່ໃສກະຢ່າ ແຕ່ວ່າພາກປະຕິບັດນີ້ມັນຂາດຕົ ກບົກຜ່ອງ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ໃນລາວເນາະ ກະ ກະແນ່ນອນລະ ມັນມີກົດເກນ ຫຼືວ່າມີຄຳສັ່ງຕ່າງໆອອກມາ ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າສວນກ້ວຍນີ້ກໍແປວ່າ ເຮັດຢາພິດຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າຫ້ວຍເຂົ້າຮ່ອງ ແລ້ວກໍປູປາຕາຍ ຄົນ ເຈັບຄົນປ່ວຍຕາຍຍ້ອນ ແລ້ວໃນທີ່ສຸດມັນກໍລົງນ້ຳຂອງ ຄັນລົງນ້ຳຂອງມັນໄປໃສ ມັນກໍເຂົ້າປາກເຮົາຄືເກົ່າຫັ້ນລະ ບັດນີ້ນີ້ ເມື່ອໃນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ໃນການພາກປະຕິບັດຂອງປະເທດໄທທີ່ວ່າ ຫຼືວ່າລາວກໍດີ ໃ ນການມາປະຊຸມກັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າພວກເພິ່ນປະຊຸມແລ້ວຫຼືຍັງ ຫຼືວ່າເປັນທໍ່ໃດເນາະ ອັນນີ້ກະປະຊຸມໄປແລ້ວ ຫຼັງຈາກປະຊຸມແລ້ວເພິ່ນກະຊິນຳຜົນຂອງການປະຊຸມໄປ ອາ ຫາລື ໄປວາງມາດຕະການໃຫ້ທາງ ໜ່ວຍເໜືອ ຫຼືວ່າທາງລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດນີ້ເຫັນຊອບ ແລ້ວກະ ອາ ເຮັດລະບຽບອອກມາເພື່ອທີ່ຈະມີການຄວບຄຸມ ມີມາດຕະການຄວບຄຸມຕ່າງໆໃຫ້ຊັດເຈນ ແລ້ວກະແໜ້ນໜາຫຼາຍຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ ວກອງປະຊຸມນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າປະຊຸມແລ້ວລະ ພວກເພິ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ວ່າພວກເພິ່ນສະຫຼຸບ ເພື່ອວ່າຊິນຳເອົາໄປສຶກສາເບິ່ງນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ວ່າສະຫຼຸບໃຫ້ວົງການຂ່າວຊາບບໍ່ ອັນນີ້ຂໍ້ສະຫຼຸບກໍຄື ຫຼັງຈ າກທີ່ປະຊຸມແລ້ວ ເພິ່ນກະຊິນຳໄປປະມວນຜົນ ແລ້ວກະມີການປະຊຸມ ອາ ສະຫຼຸບອີກເທື່ອໜຶ່ງ ອັນນີ້ກໍຄື ຊຶ່ງເປັນການເວົ້າເຖິງປັນຫາ ເວົ້າເຖິງແນວທາງການແກ້ໄຂ ແລ້ວເສັດແລ້ວກໍຊິມີການສະຫຼຸບ ແລ້ວກະສົ່ ງເລື່ອງຂອງການສະຫຼຸບໄປໃຫ້ຂອງທັງສອງຝ່າຍນີ້ ໄປພິຈາລະນາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍ ໂອ ແປວ່າບໍ່ເປີດເຜີຍ ຫຼືວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບເທື່ອ ວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ຍັງ ຍັງ ຍັງສະຫຼຸບບໍ່ແລ້ວ ຊີ້ນະ ເອົ້າ ຄັນວ່າສະຫຼຸບບໍ່ແລ້ວ ເປັນຫຍັງປະຊຸມແລ້ວແລ້ວຊັ້ນນະ ອາ ຄືປະຊຸມນີ້ກະຄືຫາ ຫາຂໍ້ ຄືຫົວຂໍ້ ແນວທາງການດຳ ອາ ການເຮັດວຽກ ເພື່ອທີ່ຈະປ້ອງກັນເລື່ອງນີ້ ເລື່ອງໜຶ່ງ ເລື່ອງສອງ ເລື່ອງສາມ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ວ່າຊິເຮັດກັນຈັ່ງໃດ ເມື່ອ ເມື່ອໄດ້ ໄດ້ຂໍ້ ໂຕແລ້ວວ່າ ຊິມີຂັ້ນຕອນໜຶ່ງ ສອງ ສາມ ນີ້ ກະຊິມີການສະຫຼຸບວ່າ ຂອງໄທ ຂອງລາວ ກະຊິມີການສະຫຼຸບວ່າ ສະຫຼຸບແລ້ວນີ້ ອາ ເລື່ອງນີ້ ອາ ເຮົາຊິເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ ໃຫ້ມີຜົນ ກະ ຄືມີການປະຕິບັດໃນຫ້ວງຕໍ່ໄປ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ກະແປວ່າ ກະ ກະ ກະແປວ່າມັນຍັງ ຍັງອີກສາມຂັ້ນພຸ້ນຕົວະ ອັນນີ້ ແປວ່າກອງປະຊຸມນີ້ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ແລະກະສອງກັບ ສອງຝ່າຍນຳເອົາເລື່ອງລາວຕ່າງໆໄປພິ ຈາລະນາ ແລະກະຊິມານັ່ງໂຕະປະຊຸມກັນອີກ ແລະກະໄດ້ ຊິໄດ້ໃຫ້ຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ສະຫຼຸບອີກ ແລະ ບາດນັ້ນຈັ່ງໃຊ້ການໄດ້ຕົວະ ແມ່ນ ນັ້ນກໍຄືຈະວາງມາດຕະການ ຖ້າເປັນເລື່ອງຂອງກົດໝາຍ ກະມີການອອກກົ ດໝາຍຕໍ່ໄປ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ກະແປວ່າມັນຍັງ ມັນຍັງໄກຢູ່ ຊິກິນເວລາຫຼາຍເດືອນຫຼາຍປີຢູ່ຊະຕໍ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ສຳລັບພາລະການໃນມື້ນີ້ ຂໍ ຂໍພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວ ຂ່າວຄາ ວ ທີ່ວ່າເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈຕະຫຼອດມາ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຊາບນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ທ່ານຄຳເລັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ